خود رسول جو سڏ ناهي پر الله رسول جي ڪم جو سڏ آهي اهو به ڄڻ الله رسول جو سڏ جن ماڻهن سڏ ڪيو آهي تن اخلاص جي مٿان نيڪ نيتي جي بنياد تي سڏ ڪيو آهي ۽ اها پنهنجي جماعت جي سڏ آهي اهي سڀني ۾ داخل آهن هڪڙي معنيٰ ٻي معنيٰ ڪئي اٿن لا تجعلوا دعاء الرسول ڪدعاء بعضڪم بعضا توهان جي هڪ ٻئي کي سڏيندا آهيو او فلاڻا نالو وٺي او فلاڻا هيڏي اچ

ته اهو اهڙو سڏ آهي جو ڪدعاء بعضڪم بعضا نه آهي نه ڇو ته ٻئي کي ته يا رسول الله ڪونه ڪبو آهي پر ٻئي کي يا محمد ڪري سگهبو آهي جيڪڏهن نالو هجيس ته ڪنهن ماڻهو جو نالو محمد ڀلي هجي به ته ان کي يا محمد ته ڪري سگهجي ٿو تنهن ڪري حضور انور صلي الله عليه وسلم کي سڏ ۾ يا محمد نه ڪبو ڇو ته ڪدعاء بعضڪم بعضا ۾ داخل آهي انهي نموني سان سڏ نه ڪبو اهو لکيو آهي حضرت مولانا فقير الله صاحب علوي شڪارپوري پنهنجي ملفوظات ۾ آيت پيش ڪري ته ائين حضور انور صلي الله عليه وسلم کي يا محمد ڪري سڏ نه ڪجي ۽ نه اڄ تائين پڪارجي

لواذاً معنيٰ اک بچائي اهو به نه ڪندا ڪيو جو ان مجلس منجهان چوريء نڪري وڃو هڪ ته موڪل گهرڻي موڪل نه گهريو جي سمجهو ٿا ته مطلب موڪل نه ملي ته اهو طريقو منافق هوندا هئا جيڪي مجلس نبي ۾ هڪ ته ويهڻ پسند نه ڪندا هئا پند نصيحت نبيء جي ٻڌڻ اها هنن کي شاق گذرندي هئي اڪثر موقعن تي اک بچائي مجلس منجهان بلا اجازت کسڪي نڪرندا هئا مثلاً ڪوئي مسلمان جيڪڏهن اجازت وٺي نڪتو ته هي به ان جي آڙ ۾ پاسو وٺي نڪتا هليا وڃن تنهن تي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان پيغمبر کان کڻي پنهنجي حال کي ڇپائي پر الله کان ته نٿا ڇپائي الله تعاليٰ ته ڏسي ٿو اوضاع ڪا خرابي، دنيا جي ڪا خرابي پهچي، او يصيبهم عذاب اليم يا انهن کي ڪو عذاب دردناڪ اچي وڃي، الله رسول جي حڪم جي خلاف ورزي ڪندڙن کي ڊڄڻ گهرجي ته ڪڏهن انهن جي دلين ۾ فتنو اچي ڪفر جو يا منافقيء جو يا اهڙي ڪوڙائي هنن جي طبيعت ۾ پئجي وڃي آئنده جي لاء اهڙي طرح دنيا جي سخت آفت ۾ ماڻهو گرفتار ٿئي يا آخرت جي ڪنهن دردناڪ عذاب جي اندر ماڻهو مبتلا ٿئي، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ان کان پاڻ کي بچايو.

الله جو لحاظ رکو، مخلوق ۽ ان جي اثر کان ۽ ان جي پڪڙ کان ته ماڻهو بچي سگهي ٿو پر الله تعاليٰ تي ته ڪا شيء مخفي نه آهي، هو زمين آسمان جو مالڪ آهي، ان کان ڪير ڪاڏي ڀڄي سگهندو، جهڙي طرح توهان جي موجوده حالات جو الله تعاليٰ خبر رکندڙ آهي، اهڙي طرح توهان جي ڪيفيت مجازات کي به آخرت جي حساب کي به الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو. جو وري انهيء ڏينهن توهان اتي موٽايا ويندؤ. الله تعاليٰ جي آڏو ذري ذري عملن کي ظاهر ڪيو ويندو ۽ اهو رب تبارڪ وتعاليٰ توهان سان حساب ڪندو. فينبئهم بما عملوا پوء خبرون ڏيندو الله تعاليٰ توهان کي انهن شين جون جيڪي جي هنن عمل ڪيا ها. والله بڪل شيء عليم الله تعاليٰ هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي. تنهنڪري توهان پنهنجي رب جي علم ۽ رب جي نظر ۽ رب جي حڪم جو هميشه انتظار ڪريو ۽ ان جي فرمانبرداري ۽ ان سان سچائي جو خيال رکو.

ڪافرن جي ٻن اعتراضن جا جواب ۽ پوء ڪافرن جو انجام ٻڌايل آهي اهو انجام پنجويهين آيت ۾ ٻڌايل آهي ۽ جماعت جي ڪاميابي ان جي غلط سوالن جا جواب رب تعالي ڏنا آهن جيڪو پنجويهين آيت ۾ جواب آ واقعه بدر متعلق بيان ٿيل آهي جنهن ۾ الله تعاليٰ مسلمانن کي ڪاميابي ڏني جن ڏينهن ۾ نازل ٿي آهي هيء سورت مڪي مڪرمه جا ڏکيا ڏينهن پريشاني جا ڏينهن انهن تي ظلم ايذا بد گفتگو اجايا اعتراض مگر الله تبارڪ و تعالي انهن کي تبليغ صحيح جواب سهڻي نموني سمجهاڻي ڏني آخر جيڪو انجام ۽ نتيجو انهن جو نڪرندو هن ئي سورت ۾ الله تعالي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي بيان فرمايو جيڪو پنجويهين آيت ۾ اچي ٿو چوويهين پنجويهين چوويهين ۾ جنت جي ڳالهه آ ته جيڪي شخص تڪليفون سهن ٿا الله تعالي انهن کي آخرت ۾ جنت ڏيندو جن شخصن مصيبتون انهن نيڪن ۽ صالحن جي مٿان وڌيون ۽ انهن کي اذيتون ڏنيون انهن جو انجام پنجويهين آيت ۾ واضح فرمايو آهي ان لحاظ کان هيء سورت فرقان حق حق ۽ باطل ۾ فرق ڪرڻ واري سورت چئبي فيصلي واري سورت فيصلو ٿي ويو. برڪت وارو آهي اهو الله جنهن نازل ڪيو فيصلي واري ڪتاب کي، فرقان فيصلي وارو ڪتاب قرآن ڪريم علي عبده پنهنجي ٻانهي تي ليڪون للعالمين نذيرا جيئن هجي جهانن لاء ڊيڄاريندڙ عالمين سڄي سڀني قسم جا دور جيڪي هن دنيا ۾ اچن ٿا هر صدي، هر قرن يا هر هزار سال اهڙيء طرح سان هر ملڪ، ان کي عالم چئجي، جيترا دنيا ۾ ملڪ آهن سڀ اهي مستقل طرح سان عالم آهن هڪڙي قسم جا. هر دور ۾ قيامت تائين ان کي عالمين ڪري ٿو چئجي. اتان سمجهه ۾ آيو ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جي تعليم ۽ تربيت ۽ نبوت بين الاقوامي آهي ۽ نبي سائين جن ساري دنيا جا هڪ ئي وقت ۾ نبي آهن. ۽ اها تبليغ ۽ تعليم هلندي رهندي قيامت تائين. جڏهن ساري دنيا جو ڪم هڪ وقت ٿي ويو ته ٻيهر ڪنهن نبي جي ضرورت ڪانهي. اهي ڳالهيون هن ليڪون للعالمين نذيرا منجهان سمجهه ۾ آيون. الذي له ملڪ السماوات اهو الله جنهن جي حڪومت آهي آسمانن ۾ زمين ۾. هتي الله تعاليٰ نذير جو حڪم بيان فرمايو، بشير جو لقب نه ٻڌايو. مطلب هي آهي ته بشارت انهن ماڻهن کي ٿيندي جيڪي تابعداري ڪن. حالي قرآن جو پهچائڻ ۽ انهن جي بي فرمانيء ۾ بد انجام کان آگاهه ڪرڻ اهو هن سورت جو مقصد آهي ڇو ته هن صورت ۾ مڪذبين سان خطاب آهي جيڪي حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي غلط ٿا چون تنهن ڪري انهن جي لاء نذير جي وصف ٻڌائي وئي. انهي الله جي طرفان آيو جيڪو بادشاهه آهي آسمانن جو ۽ زمين جو جنهن جي حڪومت آهي آسمانن ۽ زمينن ۾ ولم يتخذ ولدا ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ نبي ته چونڊيا آهن اهي نبي سندس ٻانها آهن الله تعاليٰ کي اولاد ڪانهي نه ڪو اولاد جي ضرورت آهي اولاد هوندي آهي نسل کي محفوظ رکڻ جي لاء شخص جو جڏهن فنا ٿئي ته پوء ان جي جنس بچي نوع ان جو باقي رهي. آدم عليه السلام ڪونهي مگر ان جي جنس باقي آهي. الله تبارڪ وتعاليٰ اهڙي جنس کان تعالٰي عن الجنس والجهات جهات کان جنس کان طرف کان سڀ کان پاڪ ۽ بلند آهي. اولاد اها سڀ حد آهي هڪڙي محدود ان حدن محدودن کان خدا پاڪ آهي تنهن ڪري نبي ته تهان ڏي موڪلي ٿو تهان جي رهبري هدايت جي لاء نبي خدا جا پٽ نه هوندا اولاد نه هوندي

الله جي فضل ۾ ڀاڱي ڀائيوار ٿين الله کي پرواهه ڪانهي لم يڪن له شريڪ شريڪ في الملڪ الله تعالي کي حڪومت ۾ ڪو شريڪ ڪونهي نبين کي شريڪ نه سمجهو حڪومت ۽ ملڪ ۾ خلق ڪل شيء الله تعالي هر شي کي پيدا ڪيو فقدره تقديرا رب تعالي ان شي جو انداز مقرر ڪيو آهي هر شي کي پنهنجي خاصي ۾ پنهنجي ڪم ۾ برابر محفوظ رکيو آهي واتخذوا من دونه آلهه الله تبارڪ وتعالٰي کي ڇڏي ماڻهن ٻيا الاهه پنهنجا بڻايا ۽ ايڏي غلطي اها عظيم غلطي ڪيائون ايڏي بادشاهه بي پرواهه ڪائنات جي خالق مهربان کي ڇڏي ۽ هنن ٻيا خالق ٻيا پنهنجا حاڪم بڻايا لا يخلقون شيئا وصف انهن جي ڪا به ڪانه هئي اهي خالق ڪونه هئا هنن جا پاڻ مخلوق هئا الله جي پيدا ڪيل شيء کي کڻي ٿو الاهه بڻائجي لا يملڪون لانفسهم نفعا ولا ضرا هو پنهنجي نفس جا به مالڪ نه هيا نفع نقصان جا لا يملڪون موتا ولا حياة ولا نشورا نه موت جا نه حياتي جا نه ٻيهر جيئري ٿي اٿڻ جا مالڪ مري وڃن ته اٿي نه سگهن پيدا نه هجن ته جڏهن انهن کي الله تعاليٰ دنيا ۾ موڪلي حياتي جڏهن انهن جي ضبط ڪري ته وري مئا وفات ڪيون هليا وڃن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهڙي عاجز مجبور هستين کي توهان خدا جو شريڪ ٺهرايو ڪيتري قدر نه سفاهت ۽ بي حيائي آهي ايڏي بي سمجهي هي الله تعاليٰ جي جيڪو قرآن جو نازل ڪرڻ آهي ان جي صفات ۽ ۽ شئون جو ذڪر هيو مشرڪن بدتميزي ڪئي

ڪافرن ٻه اعتراض ڪيا. هڪڙو ته قرآن نبي پاڻ ٿو ٻڌائي هٿرادو پنهنجو ٺاهي ماڻهو به ڪجهه اٿس ساٿي سنگتي اهي به گڏجي چون ٿا ته ها اهو الله جو نازل ٿيل قرآن آ حالانڪه پاڻ ٿو ٻڌائي پنهنجو ٺاهي هڪڙو اهو اعتراض سراسر ٻيو اعتراض هي ته آخر هي رسول ٿيو آ اسان جي خاندان نسل جو شخص اهو رسول بڻجي ويو اسان ڇو نه فلاڻو امير ڇو نه جهڙي طرح هنن سوال ڪيو آهي ته اسانجي علاقي ۾ ٻه وڏا هڪڙا شهر هيا انهن ٻن وڏن شهرن منجهان ڪو وڏو امير هجي ها مڪي مڪرم ۽ طائف جهڙي شهرن ۾ ڪهڙا امير هئا انهن منجهان ڪو هڪڙو هڪ بڻجي ها نبي اهي ٻه اعتراض آهن رب تعاليٰ پهرين اعتراض جو جواب ڏنو قال الذين ڪفروا ڪافرن چيو ان هذا الا افڪ ناهي هي مگر هٿرادو طوفان افتراه جنهن کي ٺاهيو اٿئي اعانه عليه مدد ڪئي آهي ان تي قوم آخرون ٻين جيڪي ساٿي هن کي مڃن ٿا چند ماڻهو انهن هن سان مدد ڪئي آهي فقد جاءوا ظلما وزورا الله ٿو فرمائي ته هنن ظلم ڪيو آهي اهڙو اکر ڳالهائي بي انصافي زور ڪوڙ ڳالهايو اٿن پوء جي ائين آهي ته هي دولتمند آهن دنيا ۾ هنن جا مقابلا، عزت ۾ مقابلا، شعر ۾ مقابلا، فصاحت بلاغت ۾ مقابلا، بزم مشاعرا قائم ٿا ڪن ته پوء هي قرآن پاڪ جهڙي ڇو نٿا ڪا هڪ ٻه سورت ٺاهي ڏيکارين؟ جيڪڏهن هٿرادو ٺهيل آ ته هنن جي پنهنجي فرد هڪڙي شخص جي ٺهيل آ جيڪو هنن جي ماحول ۾ ننڍو ٿي وڏو ٿيو آهي اها فصاحت اها بلاغت پنهنجي خاندان منجهان سکيو آهي ته پوء به ته اهي آهن اهڙو کڻي هڪڙو جملو ٻه ٺاهي ڏيکارين ته خبر پئي فقد جاءوا ظلما و زورا پوء هنن آندو آهي بي انصافي کي ۽ ڪوڙ کي وقالوا ۽ چوڻ لڳا اساطير الاولين هي نقل آهن اڳين جا اڪتتبها جو اهي لکرايا اٿس فهي تمليٰ عليه پوء اهي ان تي لکرايا ٿا وڃن بڪرة واصيلا صبح جو به شام جو به معنيٰ رات ڏينهن صبح شام اهي قصا ڪهاڻيون

قل انزله الذي يعلم السر چوين ته اهو قرآن شريف نازل ڪيو آهي انهي الله جيڪو ڄاڻي ٿو راز کي آسمانن ۾ مخفي شين کي في السماوات والارض ۽ زمين ۾ جيڪي به لڪل مخفي شيون آهن رب تعاليٰ ان کي ڄاڻي ٿو اهڙي مالڪ هن آسمان ۽ زمين جي پيدا ڪندڙ اهو قرآن نازل ڪيو آهي انه ڪان غفورا رحيما اهو بخشڻ وارو آهي مهربان آهي توهان جيڪر ان غلطي کان باز ايندو

احڪام الاهي ۽ قانون وغيره اسرار تڪويني ۽ احڪام تشريعي نازل ٿيل آهن سي اهي بغير توفيق الاهي جي صرف عقل کي رسائي ٿئي ايستائين ظاهر آ ته ناممڪن آ اهو تنهن ڪري توهان هنن کي ڪيئن ٿا چئو ته هي سازشي جماعت آ هٿرادو پنهنجا پروگرام ٺاهي ٿا پيش ڪن ته پوء توهان به ٺاهيو

پنهنجي حمايتين کي به سڏيو جيڪي دنيا ۾ حمايتي هجن گڏجي پوء ڪم ڪيو وقالوا مال هذا الرسول ياڪل الطعام ويمشي في الاسواق ٻيو اعتراض هي ڪهڙو رسول آ کاڌو ٿو کائي بازارن ۾ ٿو گهمي سودو سلف ٿو خريد ڪري اسان واري طرح طور هن جي واپار تجارت اٿڻ ويهڻ جيڪڏهن رسول هجي ها واقعي ته جيڪر ڪو فرشتو هجي ها کائڻ پيئڻ کان پاڪ هجي ها اهل عيال گهر ٻار کان صاف هجي ها سودي سلف وٺڻ جي ضرورت نه هجي ها معاشي بکيڙن ۾ پيل نه هجي ها آخر اهو ڪهڙو رسول آهي سوال ڪيو لولا انزل اليه ملڪ هڪڙي ڳالهه ٻي ڳالهه ته ڇو نه هن ڏي نازل ٿيو ملڪ ملڪ ڪو اچي ها فيڪون معه نذيرا اهو به هن سان گڏجي ڊيڄائيندڙ هجي ها اسان کي ٻڌائي ته مان به الله جي طرفان ملڪ ٿي هن سان گڏجي توهان کي چوان ٿو يا ته ڪهڙي ڳالهه هجي اسان جي تصديق ۽ تسلي جي لاء ڪو ملائڪ خدا نازل ڪري ها جيڪو هن سان گڏ اٿڻ ويهڻ ۾ شريڪ هو پوء ٺهيو کڻي اسان اها فروگذاشت ڪيون ها ته ماڻهو ته ماڻهو ئي سهي پر ملڪ اٿس ٻيو اعتراض. انهن سوالن جا جواب قرآن پاڪ مختلف جڳهن تي ڏنا آهن. رب تعاليٰ فرمايو آهي ته پڇو ته اڳي جيڪي رسول گذريا آهن اهي معلوم اٿو؟ پوء هائو ڪندا. يهودين جا رسول ٻڌا اٿو عيسائين جا ٻڌا اٿو شعيب عليه السلام وغيره قومون موسيٰ عليه السلام يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام ابراهيم عليه السلام ڀلا جنهن جي توهان اولاد آهيو خود قرآن پاڪ ۾ هن کان سوال ٿو ٿئي جو ٻڌايو اهي به اهي انسان هيا ڪين نه دائود عليه السلام سليمان عليه السلام عرب ۾ مشهور آهي اتي هائو ڪن باقي هتي اعتراض ٿيو آهي انسانيت گويا ان اعتراض جو جواب هنن کي جڏهن مليو ته وري پوء ٻيو اعتراض ڪيون ته هن سان گڏ حمايتي ڪو ملڪ سڳورو ته هجي ها

وري ٻيو سوال ڪيو ته چڱو ڀلا يلقيٰ اليه ڪنز خزانو ڪو هجيس ها غريب ماڻهو آ تڪون له جنة ڪو باغ باغ تاڪل منها جو کائي پي ها ياڪل منها ان مان کائي پي ها ٻه سوال وري اهي به ڪيون الله تعاليٰ انبياء ڪرام کي بادشاهه به بڻايو آ حضرت سليمان عليه السلام بادشاهه هيو داود عليه السلام بادشاهه هيو ايوب عليه السلام وڏو دولت مند هيو اهڙي طرح الله تعاليٰ انبياء ڪرام کي بادشاهي به ڏني آ مگر عام طرح انبياء ڪرام جي جماعت غرباء ۽ فقراء سان برابر ويٺي آهي ان معاشيات ۾، سبب صرف ان جو اهو آهي ته جيئن عوام پوري طرح نفعو حاصل ڪري، عوام انهيء دين جي اندر احساس ڪمتري ۾ مبتلا نه ٿئي. چون ته اسان جو نبي ته امير آهي پوء اسان غريب ماڻهو آهيون پوء هاڻي نبي کي ڇا آهي سائين جيڪي وڻيس سو کائي جيڪي وڻيس جوڙي جيڪي وڻيس ته جاڏي وڃي. ان کي سواريون، سامان، ٻيو ٽيون سڀ ڪجهه اسان غريب ماڻهو، پوء نبي سائين ڇو نه تبليغ ڪندو؟ اهو سوال الله تعاليٰ ڪاٽي ڦٽي ڪيو. ختم. حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن کي الله تعاليٰ فرمايو ته توهان کي سون جو جبل ڏيون احد جو توهان سان هلندو وتي جتي ضرورت پئي توهان کائو پيئو خرچ ڪريو پاڻ فرمايو ته منهنجا رب مان جيڪڏهن هڪڙي ڏينهن بکيو رهندس صبر ڪندس ٻئي ڏينهن کائيندس شڪر ڪندس منهنجي لاء اهو ڀلو آهي مطلب اهو ته غرباء سان ۽ مساڪين سان انهن سان گڏ زندگي گذارجي انهن کي به احساس ڪمتري نه ٿئي نبوت جو ڪم انهيء گهٽ ۾ گهٽ دنيا ۾ جيڪا معاشي لحاظ کان اسٽيج آهي اتان کان شروع ٿو ٿئي جيڪڏهن ڪجهه اميراني درجي کان شروع ٿئي ها ته هيٺ هونء ڪري پيا چون ها ته سائين انهن کي اسان نه پهچنداسين اهو نبوت جو ڪم پروگرام نمازون وغيره بيٽريون جنگيون جهاد سڀ اميرن جو ڪم آهي غريبن جو ناهي تنهن ڪري الله تعاليٰ انبياء ڪرام کي غرباء ۽ ۽ مساڪين ۾ رکيو ۽ فرمائين ٿا

جنگين ۾ ڌڪ، زخم، اهي سڀ ٿيا، اهي ثبوت آهن ان ڳالهه جا ته دين جي لاء اهي سڀ تڪليفون سهڻيون پونديون ۽ نبي به انهي دين جي خدمت ۾ تڪليفن کان بالاتر نه هئا، مٿي نه هئا. الله تعاليٰ اهي آساني ڪري ڏني، ڄڻ سنت جو دروازو کلي پيو هر جاء تي، هر شعبي ۾. هنن چيو ته کان هجي ها، دولت هجي ها، باغ هجن ها. تنهن جي معنيٰ نبوت جو عهدو هڪڙو زمينداري ۽ سرمائيداري جو عهدو هئڻ سمجهيو ويو. حالانڪ انبياء ڪرام ته اهڙي تبليغ، اهڙي تعليم آڻن ٿا جيڪا ٻنهي پاسن کي جواب ٿي ڏئي. دنيا جي اندر اڄڪلهه ٻه هڪڙا نظريا آهن، آهن ته پراڻا، آهن ته پراڻا پر ڄڻ هاڻي انهن جا هڪڙا تهذيبي نالا نوان ٿي پيا آهن. ڪيپيٽلزم سرمائيداري نظام جنهن کي چئجي ان جو مطلب هي آهي ته دولت ماڻهو ڪمائي به پنهنجي مرضي سان، جيئن وڻيس تيئن کائي به پنهنجي مرضي سان، اڏائي به پنهنجي مرضي سان. اها آهي سرمائيداري نظام. ۽ ان جي مقابلي ۾ وري ان جي مقابلي ۾ هڪڙي ٻي قوم پيدا ٿي ڇو ته سرمائيدار جڏهن ان حيثيت ۾ هوندو آهي ته هن سان مقابلو ٿيندو آهي حسد ٿيندو آهي ان جي ٽڪر ۾ هڪڙي حاسد جماعت به پيدا ٿي انهن وري سوشلزم ۽ ڪميونزم ڪئي معنيٰ ملڪيت ۽ دولت ذاتي ڪنهنجي ڪانهي ان ۾ غرباء، فقراء، امراء جيڪي به هجن سي ڪا حيثيت نٿا رکن. اها اصل ملڪيت حڪومت جي آهي. غريبن کي به اتو ڏبو، اميرن کي به اتو ڏبو. جيڪو ڪمائيندو تنهن کي ڪمائي پنهنجي نه ملندي پر حڪومت ڪمائي کڻندي. جيڪڏهن ڪي ٻار ٻچا نسل پيدا ٿيندو اها حڪومت جي بلي آهي. ڪميونزم، سوشلزم هن جي ننڍي ڀيڻ آهي. ڪميونزم ۾ لاديني لازم آهي. سوشلزم ۾ لاديني لازم ناهي. ڪو ديندار هجي ته ان جي مرضي بي دين هجي ان جي مرضي بس ايترو فرق آهي هنن ٻنهي ۾ باقي سرمايي جي لحاظ کان ذاتي ملڪيت نه هجي اهو ٿيو انهن جي مقابلي ۾ جن ذاتي ملڪيت جي معنيٰ اها ڪئي ته جيئن ڪمايون جهڙي به طريقي سان جائز ناجائز طريقي سان دولت کي آڻيون کپايون جهڙي مرضي سان اسانکي وڻي پوء جيڪڏهن هڪڙو غريب هجي ته غريب ٿي ڳري وڃي امير هجي ته امير ٿيندو وڃي ڪيتري به حد تي وڃي پهچي ٻئي جو ڪو حق ڪونهي جو هن جي آڏو ڪڇي دنيا کي غلام بڻائڻ جو طريقو هڪڙو اهو ته دولت سميٽي پنهنجي هٿ ۾ ڪري چند چوڏهن هڪڙا خاندان قبضو ڪن ۽ پوء ساري ملڪ کي پنهنجي اشاري تي هلائن اهو آهي ڪيپيٽلزم سرمائيداري نظام ان جي مقابلي ۾ اٿيو سوشلزم ۽ ڪميونزم ڪميونزم چيو ته ائين نه ٿيندو اسان حق سڀني ماڻهن جو هڪ جهڙو ٿا سمجهون کاڌو پيتو لٽو ڪپڙو سڀ اهو سڀني کي ملڻ گهرجي پر حقيقت هي آهي ته هتي چند خاندان سرمائيدار پيا ٿين، هتي اها حڪومت سرمائيدار ٿي ٿئي جيڪي حڪومت تي قابض آهن. بس ايترو فرق آهي. آهي ڳالهه ساڳي. معنيٰ نظام ساڳو هوڏي به سرمائيداري جو آهي. ڇو ته اتي جيڪو ڪمائڻو آهي سو به ڪو جائز طريقي جو ڪمائڻ ڪونهي. اهو آهي اصل مسئلو. قرآن پاڪ ٻنهي کي جواب ڏنو قرآن پاڪ ته تربيت ڪئي سرمائيداري کي به ختم ڪئي

مديني منوري ۾ پوء چاليهون حصو زڪوات وڃي ٿئي ٿي باقي ملڪيت پاڻ وٽ رکي ته ڀلي رکي اڻيتاليهه رپيا حاجت ۾ هجنس يا نه هجنس ڇو ته اتي ايتري قدر معاشيات سڌري چڪي هئي نه ته هو اصلي مڪي زڪوات اها آهي ته پنهنجي ملڪيت کان مٿي جيڪو به هجي سو سڀ الله جي رستي ۾ ڏيڻو آهي اها مڪي زڪوات آهي

ونفعل في اموالنا ما نشاء او نفعل في اموالنا ما نشاء شعيب عليه السلام کان وٺي سرمائيداري نظام هليو آهي جو حضرت شعيب عليه السلام جن انهن کي چيو ته بابا غريبن مسڪينن جو خيال ڪيو بيٺو هن چيو ته اصلاتڪ تامرڪ اي شعيب توکي تنهنجي نماز ٿي اسان کي چوي ته اهي تون اسان ڳالهيون ڪر اسانکي اهي ڳالهيون نه ڪر چئبو ته تون اڳي ته چڱو هوندين هاڻي تنهنجي نماز روزو جيڪو شروع ڪيو اٿئي اهو شايد توکي چوي ٿو

انهن جي خدمت ته ڪريو، اها ته انهيء نظام ۾ خلاف ڪانهي. رهيو مسئلو ذاتي ملڪيت جو هڪڙو محنت ڪري ٿو ۽ ڪمائي ٿو اها ان جي ذاتي ملڪيت آهي خاص مسئلو آهي جي مري ويندو ته وارس کڻندا ٻين کي نه ملندي اولاد هن جي وارس آهي ۽ هن کي انهي پئسن مان جيڪڏهن بچت ٿي پئي ته حج ڪرڻو آهي الله جي رستي ۾ هن کي زڪات ڏيڻي آهي ڪيتريون عبادتون مالي انسان جي پگهر سان تعلق رکن ٿيون پگهر جي قيمت سان اسلام رت جي به حفاظت ڪئي پگهر جي به حفاظت ڪئي رت

اهو سارو اسلام جو دستور آهي. ٻيو ته آهي. جان جي مقابلي ۾ جان اهڙي بين الاقوامي ته ايڏي عدليه ڪا دنيا ۾ ڪانهي ڪيترا به دنيا جا عادل اچن انسان ذات جي جان جو ايڏو قدر آهي جو جان جي مقابلي ۾ جان وٺبي نه ڇڏبي رت جي حفاظت نسل جي حفاظت اسلام ڪئي رت جي حفاظت اسلام ڪئي قصاص جي قانون سان نسل جي حفاظت ڪئي زنا جي مٿان بندش سان اهڙي طرح مال جي مٿان حفاظت ڪئي چور جي هٿ ڪپڻ سان مال محفوظ جيڪو پگهر جو نتيجو پگهر محفوظ رت محفوظ نسل محفوظ اهو آهي ڪميونزم کي جواب پگهر محفوظ جو مطلب اها ته جيڪا هو ڪمائي ڪندو ماڻهو اها ڪمائي ان جي ذاتي ملڪيت آهي ڪميونزم، سوشلزم ملڪن ۾ ذاتي ملڪيت ناهي، حڪومت کڻندي هي پيا رڳو ڏاندن ۽ ڍورن ڍڳن وانگر کائيندا، ڄڻ چڙيا گهر بڻايو ويو آهي يا گئوسالو آهي. اتي اهي جانور پيا کائن پيئن، ڦر ڄڻن حڪومت سارو کڻندي، کير به انهن جا حڪومت کڻي، ڦر به انهن جا جيڪي مالڪ آهن کڻن، ڪڪڙين جا آنا به اهي کڻن، فارم وارا ته سائين ٻچا به انهن جا کڻن ۽ انهن کي به ڪهن وڪڻن. ته ڪميونزم ملڪ انسان ذات کي ائين هڪڙو چڙيا گهر يا هڪڙو گائوشالا فارم بڻائي ۽ ان مان ڪم ٿا ڪڍن پيا اسلام ٻنهي کي ٺڪرايو هيڏي ذاتي ملڪيت ثابت ڪرڻ رت جي حفاظت ڪرڻ نسل جي حفاظت ڪرڻ سان ڪميونزم ملڪن کي ٺوڪر اچي وئي ۽ هيڏي مالن ۾ حق قرار ڏيڻ زڪات مقرر ڪرڻ ۽ اهڙيء طرح سان جهاد ۾ جنگين ۾ قربانيون وٺي انهي ملڪ سان اسلام جي مملڪت کي مضبوط ڪرڻ سرمائيداري نظام کي ٽوڙي ٿو اسلام ٻنهي کي هي جيڪي ماڻهو هئا هي ماڻهو ائين سرمائيدار قسم جا ماڻهو هئا مکي ماڻهو هئا تنهن ڪري نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم تي اهڙي قسم جا اعتراض پيا ڪن چون پيا ته ڇو نه جيڪر ڪا ملڪيت ڪا دولت ڪا اهڙي قسم جي شيء هجي ها ته اسانجي قطار ۾ ته اچي بيهي ها قال الظالمون ظالمن چيو ان تتبعون الا رجلا مسحورا توهان نه آهيو مگر هڪڙي اهڙي شخص جا تابعدار ٿيا آهيو جيڪو جادو جو ماريل آ دعويٰ ايڏي وڏي کاڌي جي لاء سامان ڪونه دعويٰ ايڏي اوچي، پهرڻ جي لاء ڪپڙو وسيع ڪونه. دعويٰ ايڏي اوچي جو هن جا غربا ۽ مساڪين هن جي ڪڍ، امير ته ڪو ڪڍ هن سان لڳي. انظر ڪيف ضربوا لڪ الامثال الله ٿو فرمائي ڏس ته مثال ڪهڙا بيان ڪيا اٿن. فضلوا ويا گمراهه ٿي فلا يستطيعون سبيلا راهه نه لهندا اهي. چوندي چوندي چوندي راهه پنهنجي وڃائي ڦٽي ڪئي. مسحور ۽ جادوگر چوڻ ڪڏهن جادو ڪڏهن شاعر چوڻ ڪڏهن مجنون چوڻ. جيڪي اهي لقب هنن جا پاڻ تي منطبق ٿين، نبي جهڙي مقدس هستي جي لاء ان جي جناب ۾ اهڙيون گستاخيون ڪرڻ، ڄڻ پنهنجي راهه هنن هٿ سان وڃائي ڦٽي ڪئي آهي. پوء الله تعاليٰ جواب انهيء جو به ڏئي ٿو باغن ماڙين جو تبارڪ الذي ان شاء جعل لڪ خيرا من ذلڪ جنات برڪت وارو هو الله جيڪڏهن گهري ته تنهنجي لاء ڪري ڀلا انهن کان به باغ

دور کان جڏهن هنن کي ڏسندو اهو جهنم سمعوا لها تغيظا وزفيرا هي ڇا جهنم کي ڏسندا پر جهنم هنن کي جڏهن ڏسندو ته پوء ٻڌندا هن جا رڙيون ۽ ان جا جون چيخون جهنم جا وڏا شور ۽ آواز ۽ ڌڌڪا هوندا جيڪي هنن کي غضبناڪ خوفناڪ ڦوڪارن سان ڏسڻ ۾ ايندا اهي اتي دلير ٿي ڏسن ته خبر پئي، جاتي هنن جو پتو به پاڻهين پاڻي ٿي ويندو جهنم جون ڳالهيون ڏسي، اڄ اهي چون ٿا ته اسان اهڙا معتبر آهيون. مڪانا ضيقا وري جڏهن اتي وڃي پوندا انهي جهنم ۾ جاء هوندي تمام سخت تنگ، مقرنين زنجيرن ۾ جڪڙيل، دعوا هنالڪ ثبورا اتي سڏيندا موت کي، ڇو ته هنن کي موت ئي دنيا جي مصيبتن کان آزاد آزادي ڏيندڙ نظر ايندو هو، اڄ آخرت جي مصيبتن کان به اهي پنهنجي موت کي پڪاريندا. ڪاش جي موت اچي اچي هن دردناڪ مصائب کان اسان جو خاتمو ڪري ۽ ڇڏائي الله فرمائيندو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا نه سڏيو اڄ هڪڙي ڏينهن هڪڙي موت کي وادعوا ثبورا ڪثيرا ۽ اڄ سڏيو توهان موتن گهڻن کي هڪڙو موت نه پر گهڻا موت سڏيو جيڪي توهان کي اچي ڇڏائن ڇو ته هڪ هڪ عذاب جي مقابل ۾ مستقل موت هجڻ گهرجي قل اذلڪ خير چوين اهو چڱو اٿو جهنم ام جنت الخلد يا هميشه جو باغ التي وعد المتقون جن جو پرهيزگارن کي واعدو ڪيل آهي ٻڌايو ڇا خيال آهي توهان جو ڪانت لهم جزاء و مصيرا جيڪو انهن متقين جي لاء بدلو هيو ۽ موٽي وڃڻ جي بهترين جاء آيا نه صرف ايترو لهم فيها ما يشاءون اتي انهي جنت ۾ اها شيء هوندي جا هي گهرندا دنيا ۾ انسان الله جي مرضي تي هلي، الله تعالي آخرت ۾ هن جي مرضي تي هلي. خالدين هميشه ڪان علي ربڪ وعدا مسئولا آهي تنهنجي رب تي اهو واعدو سوال ڪيل گهري ورتل معنيٰ اهي رب جا واعدا گهري ورتل آهن جيئن ڪنهن کان ڪا شيء لهڻيدار اچي وٺندو آهي الله تعاليٰ پنهنجي طرفان ايڏو فضل ٻانهن تي ڪيو جيڪي فرمانبردار آهن تن جو ايڏو حق لهڻو رکي اها الله جي مهرباني آهي نه ته ڪهڙو لهڻو آهي ٻانهن جو. ويوم يحشرهم وما يعبدون جنهن ڏينهن الله تعاليٰ هن کي اٿاريندو ۽ هن جي معبودن کي من دون الله کان سواء جن جي هنن پوڄا ڪئي پوڄا ٻن قسمن جي ٿئي ٿي هڪڙي حڪمت ۾ ٻي حڪومت ۾ حڪمت ۾ پوڄا اها آهي ته خدا کان سواء ٻئي کي خالق ڪارساز مالڪ نفعو ڏيندڙ نقصان ڏيندڙ مصيبت لاهيندڙ اهي سمجهن ۽ ٻيو آهي خدا جي آمريت ۾ معنيٰ حڪومت جي لحاظ کان قانون الله جو ڇڏي غير جو قانون وٺڻ اهي ما يعبدون من دون الله ۾ داخل آهن. الله جي قانون کي ڇڏي جيڪي دنيا جو قانون هلائين ٿا، بادشاهن، اميرن جا هٿرادو ٺهيل، دانشمندن ۽ حڪيم، حڪيمن ۽ دانورن، دانشورن جا اهي هلائين ٿا، اهي اهي الله کان سواء پوڄا ڪندڙ شخص آهن. فيقول اانتم اضللتم عبادي پوء الله تعالي هن کي گهرائي چوندو ته توهان منهنجي ٻانهن کي گمراهه ڪيو هو، هؤلاء جو هي ام هم ضلوا السبيل

ڪانوا قوما بورا پوء ٿي پيا قوم هلاڪت واري تباهه ٿيڻ وارا ماڻهو اهي ٿيا آهن مغرور بڻجي مفتون بڻجي ابي ڏاڏي کان وٺي گمراهه ٿيندا ايئن آيا اسان جو ڪهڙو قصور اسان ته پنهنجو وقت گذاري ويا هئاسي پويون اسانکي هنن پنهنجو تنهنجو شريڪ کڻي بڻايو اسانجي پوڄا ڪرڻ لڳا سو اسانکي ته هن ڳالهه جي خبر ناهي

۽ نه وري ڪا انهيء عذاب کان ڪنهن جي مدد ڪري سگهندؤ. عذاب الاهي نه ڦيرائي ٿو سگهجي نه ڪي هن کي هٽائي ٿو سگهجي. ومن يظلم منڪم نذقه عذابا ڪبيرا تهان منجهان جيڪو به شخص ظلم ڪندو ان کي چکائينداسي عذاب وڏو وما ارسلنا قبلڪ من المرسلين اي نبي اسان تو کان اڳ ۾ جيڪي رسول موڪليا آهن الا انهم ياڪلون لياڪلون الطعام اهي کاڌو کائيندا هئا جواب يمشون في الاسواق بازارن ۾ گهمندا هئا جعلنا بعضکم لبعض ڪيترن کي اسان هڪ ٻئي جي لاء فتنو ۽ امتحان بڻايو اتصبرون تان ان تي صبر ڪندو ڪفايت ڪري ويندو يا انهن نبيين کي تان غير انسان ثابت ڪندو بازارن ۾ هلندڙ سودو سلف نه وٺندڙ ثابت ڪندو ڪان ربڪ بصيرا الله تعاليٰ ته ڏسي تان کي ڳالهه ڪئي آئي آهي پنهنجي مخلوق جو حال تان کي ٻڌايو آهي تان کي اها خبر ته ڪانهي رب تعالي اهو جواب هنن کي ڏنو قال الذين لا يرجون لقاءنا رجا اضداد ۾ آيل آ رجا چئبو آ اميد کي معنيٰ مطلوبات ۽ مرغوبات شين ڏانهن متوجه ٿيڻ اميد ڪرڻ اهڙي طرح جن شين کان ڀڄي ۽ پنهنجي جان بچائجي رجا اتي به ڪم ايندي آ پوء اتي خوف جي معنيٰ ۾ ٿيندي تنهن ڪري لغت جي علماء رجا کي اضداد ۾ لکيو آ اضداد چئبو آهي هڪڙي لفظ جون ٻه معنيٰ ضد ۾ هجن جيئن راس جو لفظ آهي راس منڍي کي به چئبو آهي پڇڙي کي به چئبو آهي اهڙيء طرح سان رجاء اميد کي به چئبو آهي خوف کي به چئبو آهي حالانڪ اميد خوف پاڻ ۾ ضد آهن الله تعالا جو فرمايو جيڪي اسان سان ملاقات جي اندر اميد نه رکندا هئا لولا انزل علينا الملائڪه چون پيا ته ملائڪ ڇو نه آيا اسان ڏي سڌو سنئون الله تعالا کي جيڪڏهن اسانکي هدايت ڪرڻي هئي ڪو پيغام ٻڌائڻو ته ملائڪ اسان ڏانهن موڪلي ڇڏي ها او نري ربنا يا سڌو سنئون خدا کڻي اسان سان مهرباني ڪري ها پاڻ ڳالهائي ها

ته پوء چون پيا ته الله اسان کي پاڻ ڇو نه پيو چوي لقد استڪبروا في انفسهم بيشڪ انهن وڏائي ڪئي آهي پنهنجي اندر ۾ عتوا عتوا ڪبيرا انهن سرڪشي ڪئي آهي سرڪشي ڪرڻ تمام وڏي وڏي شرارت ۽ سرڪشي ۾ پئجي ويا آهن جو انهن اهڙا اکر ڳالهايا ٻين چيو اٿن قالوا لن نؤمن لڪ حتي نؤتي مثل ما اوتي رسل الله تيس تائين اسان ايمان نه آڻينداسين جيئن الله جي رسولن کي خود خدا چيو هو اسان کي به خود خدا چيو ته پوء او تاتي بالله والملائڪة قبيلا يا اسان تو کي ائين نه مڃينداسين خود خدا يا ملائڪ ميڙ ٿي اچن اسان ڏي پوء اسان مؤمن مسلمان ٿينداسين هيڏي سرڪشي جيڪي متڪبر ۽ مغرور هوندا آهن ڳالهه جي ڦيرائڻ لاء گهڻا ئي حيلا ۽ حساب رکندا آهن رب تبارڪ وتعالي هيٺ اها ڳالهه ٻڌائي آهي لولا انزل علينا الملائڪة او نري ربنا يا پنهنجي رب کي ڏسون الله فرمائي ته وڏو تڪبر آهي

حفاظت هجي ڪا محفوظ، ڀت هجي ڪا مضبوط، حجر، حجار، چئبو آهي ديوار جو ٽڪرو جيڪو ٻنوڙي وانگر مٿي ڇت تي هڻبو آهي ته ڪو ڪري ٻري نه پئي ٻار ڌاڙ اصل آڙ کي چئبو آهي جيڪا آڙ هجي مطلب آڏ هجي يا آڙ هجي ته ان ڏينهن ڪافر چوندا ته ڪاش ڪا آڏ هجي محفوظ محجور معنيٰ محفوظ ان جي پٺيان وري ڪا ٻي اهڙي ڪا مضبوط آڙ هجي جو هي عذاب اسان اکين سان نه ڏسون ايڏو گهٻراهٽ هنن کي اچي پڪڙيندو ملائڪن کي ڏسي ڪري خوشي ته خوشي جي بعد سخت هولناڪ مصائب سان سامنو ڪرڻو پوندو ۽ ماڻهو ان وقت ۾ فرشتن جي نزول جو مطالبو ٿا ڪن پر جڏهن اچي نڪرندا ته پوء ته پناهه پيا گهرندا چوندا الله اسانکي بچاء رحم ڪر فرشتي جي ايڏي ڀيانڪ ۽ خوفناڪ صورت ڏسي ڪو خوشي جو موقعو ته ڪونهي اهو ۽ اهو ٿيندو وڃي تقريبن موت جي وقت جو ملائڪ اتي بي فرمانن ڏي ايندا ۽ هنن جا ساهه اچي ڪڍندا ظالمي انفسهم فيم ڪنتم پوء اچي چوندن هن جو ساهه ڪڍندا ۽ هي هوندا ظلم ڪندڙ پنهنجي نفسن تي پوء چوندن ڪاٿي هيو توهان

قدمنا الي ما عملوا من عمل اسان پهچا پهچي چڪا آهيون انهن جي عملن تي جيڪي جو هنن عمل ڪيا فجعلناه هباء منثورا پوء ڪيوسي اسان انهن جي عملن کي اڏندڙ خاڪ منثور معنيٰ اڏندڙ نثر ٿيل ٻرڪيل هباء خاڪ اهي سنهڙا ذرا ڪڏهن ڪڏهن جاريء منجهان سج جي روشني تي اندر جاين ۾ لڳي ايندا آهن لائٽ سج جي روشني ان ۾ ذرا اڏندي نظر ايندا آهن الله تعالٰي ٿو فرمائي قيامت جي هنن جي عملن کي ائين دز ڪري ڇڏينداسين ڪو به هنن جو ڪم هنن کي پنهنجي نفعي ۾ ۾ ڪونه نظر ايندو نه ڪو قبضي ۽ ضابطي جهڙو هوندو اصحاب الجنت ٻيا جنت وارا يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا هي آهي چوويهين آيت جنت وارا ته هن ڀلي جاء قرار جي ۾ هوندا ۽ سٺي جاء آرام ۾ هوندا جنهن ڏينهن هنن جي مٿان مصيبتون ڪڙڪنديون ان ڏينهن جنت وارا به مقابلي ۾ هوندا جن کي الله تعاليٰ ايڏي عزت ڏيندو اها قيامت جي ڳالهه آهي قيامت کان بعد جي ڳالهه آهي يوم تشقق السماء هي وري قيامت کان اڳ جي ڳالهه آهي آسمان ڦاٽندو ڪڪرن سان، معنيٰ ڪڪرن کي آسمان ڦاڙيندو. مطلب هي آهي ته آسمان منجهئون وڏا لشڪر ۽ ڪڪر هيٺ لهندا. نزل الملائڪة، ملائڪن کي لاٿو ويندو، تنزيل لاهڻ. پوء ملائڪ اچي پهچندا. اهو ڏينهن آهي ملائڪن جي اچڻ جو. اهو جيڪڏهن آخرت ۾ وٺجي ته، پر جي دنيا ۾ وٺجي ته اهو ڪٿي ٿيندو.

ڪان يوما علي الڪافرين عسيرا اهو بدر وارو ڏينهن ڪافرن جي لاء انتهائي سخت هيو اهڙي طرح قيامت وارو ڏينهن نتيجي وارو ڏينهن ڏاڍو سخت هو اصل چئبو آهي ساعت گهڙيء کي اها گهڙي جيڪا ڪافر جي نتيجي لاء ظاهر ٿئي پوء دنيا ۾ ظاهر ٿئي تڏهن ساعت آخرت ۾ ظاهر ٿئي تڏهن به ساعت ساعت چئبو آهي گهڙي انقلاب جي پر شاهه صاحب جي اصطلاح ۾ هن کي انقلاب جي گهڙي ٿي چئجي عام طرح سان تفسير ساعت ڪوٺيو قيامت کي

انهن جي به پاڻ ۾ دوستي هئي. هو ڏاڍو پريشان پشيمان ٿيو هڪڙو گمراهه ٻئي جي دوستيء ڪري. اها معنيٰ به رکي اٿن. رکجن ته رکجن جيڪڏهن نه رکجي ته نه رکجي. بهرحال دنيا جي لحاظ کان ته آهي جو اها پشيماني هنن کي ٿي پئي هئي. لقد اضلني عن الذڪر انهيء مون کي الله جي ذڪر کان قرآن کان موٽائي هٽائي ڇڏيو. بعد اذ جاءني جڏهن مون وٽ آيو. ڪان الشيطان للانسان خذولا شيطان انسان جي لاء دغا ڏيندڙ آهي. ڌوڪو ڏيندڙ آهي. جڏهن هن چيو ته پيغمبر جي نصيحت مون کي پهتي هئي ته اها هدايت ڪافي هئي. امڪان هو ته منهنجي گهر دل ۾ اها پوري طرح گهر ڪري وڃي ها پر ڪمبخت دوست شيطان منهنجو سڄو اهو معاملو خراب ڪري ڇڏيو. اهو ان ڏينهن ويچارو پاڻ کي پشيماني جي حالت ۾ هٿن کي چٻاڙي پيو دانهون ڪندو. قال الرسول ۽ رسول چوندو يارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اي منهنجا رب! هن قوم ورتو آهي قرآن کي مهجور ڪري، بمعنيٰ متروڪ ڪري. قرآن شريف هنن ڇڏائي ڇڏي ڏنو. جڏهن قرآن پڙهندا هئاسين تڏهن هي مقابلو ڪندا هئا. قرآن پڙهندا هئاسين ته گوڙ ڪندا هئا، نصيحت تي ڪن نه ڌريندا هئا ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ جي درگاهه ۾ اها شڪايت نبي ڪندو گويا اها درخواست الله تعاليٰ نبي جي طرفان قرآن ۾ اسان کي ٻڌائي ڇڏي آهي ته اها ٿيندي. پوء نبي جو ڪنهن قوم جي مٿان درخواست ڪري ته توهان سمجهو ٿا ته ڇا حال ٿيندو انهي قوم جو وڪذلڪ جعلنا لڪل نبي عدوا من المجرمين اهڙي طرح اسان هر نبي جي لاء دشمن بڻايا آهن مجرمن منجهان جيڪي انهن نبين کي اذيت ڏيندا ۽ تڪليف ڏيندا رهيا ڪفي بربڪ هاديا ونصيرا ڪافي الله تعالي هدايت ڪندڙ ۽ مددگار قال قال الذين ڪفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده ڪافرن چيو، ڇو نه نازل ٿيو قرآن شريف هڪ دفعي هي سائين ٽيون اعتراض نبي جي نبوت تي اعتراض اهو غريب نبي ڇو ٿيو آهي ۽ قرآن تي اعتراض اهو هٿرادو ٺهيل آهي اڃا ٽيون اعتراض مٿي اهو ڪيون ته ڀلا نبي امير ڇو نه ساڳي ڳالهه ئي مٿي هي ٽيون اعتراض آهي ڪافرن چيو ته ڀلا قرآن شريف جو اچي ٿو ته ڪڏهن هڪڙي آيت ڪڏهن ٻه آيت ڪڏهن پنج آيت ائين ڪري ٿو ٻڌائي پر قرآن شريف سڄي جو سڄو دفتر لهي اچي ها ته ڪيڏي نه سٺي ڳالهه ٿي پوي ها ڪافرن جو اعتراض

قرآن پاڪ تي اعتراض ڪرڻ، نبي تي اعتراض ڪرڻ يا ائين هڪ جاء تي لهڻ جي مٿان اعتراض ڪرڻ الله فرمائي ٿو ته اسان سهڻا سهڻا جواب ڏئي وري به انهن کي سمجهايو آهي الذين يحشرون علي وجوههم هڪڙو اهڙو ڏينهن ٿيندو جو اٿاريا ويندا پنهنجي چهري تي الي جهنم جهنم ۾ هلندا صحابه ڪرام عرض ڪيو حضرت ماڻهو منهن ڀر ڪيئن هلندا فرمائي ٿو اها الله جي ذات قادر آهي جو جيڪا پيرن تي هلائي منهن تي هلائي منهن هيٺ هوندا ٽنگون مٿي هونديون جهنم ۾ انهيء طرح هلندا ڇو ته دنيا ۾ هنن قرآن پاڪ سان مخالفت ڪئي برعڪس ابتا ٿي هليا تڏهن اتي الله تعاليٰ هنن کي ائين ڪندو اولئڪ شر مڪانا اها بڇڙي جاء آ واضل سبيلا ۽ زياده زور آهي گمراهي ۾ هي هو پروگرام حضور انور صلي الله عليه وسلم جو سورت فرقان ۾ جيڪو ڪافرن کي جواب ڏنا ويا ڳالهه سمجهائي وئي پوء اتي هڪڙي ڪامياب قوم جيڪا ڪافرن وٽ مشهور ڪامياب هئي ان جو بيان ٿو اچي موسيٰ عليه السلام فرعون جي مقابلي ۾ آيو ۽ اتي پنهنجي قوم کي آزاد ڪرڻ جو مطالبو ڪيائين فرعون هن جي مٿان تيئن ظلم ڪيا هلندي هلندي فرعون تباهه ٿي ويو موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم کي آزاد ڪرائي ويو الله تعاليٰ ايڏي هڪ ڪامياب پروگرام جو واقعو هن کي ٻڌائي ٿو ته ياد رکو موسيٰ عليه السلام جيئن ڪامياب ٿيو ۽ ان جو مقابل ماڻهو ويو غرق تباهه ٿي پنهنجي تباهي کي توهان نه گهرو نبي جي مقابلي ۾ نه اچو اهو درس عبرت آهي مثال جي طور تي انهن کي سمجهائڻ جو البته تحقيق ڏنوسي اسان موسيٰ عليه السلام کي ڪتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ۽ ان کي هارون عليه السلام ڀاء وزير ڪري ڏنوسي فقلنا اذهبا الي القوم وڃو قوم ڏي الذين ڪذبوا بآياتنا جن اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڪيو آ فدمرناهم تدميرا پوء هلاڪ ڪيوسي انهن کي هلاڪ ڪرڻ انهن نه مڃيو مطلب هي آهي ته اهي ويا، آيات تڪويني، آيات تشريعي، اهي سڀ انهن کي ٻڌايا ويا، پر انهن کي ڪونه ڪو خيال ٿيو. اهڙي طرح قوم نوح عليه السلام جي لما ڪذبوا الرسل جڏهن رسولن کي انهن ڪوڙو ڪيو، اغرقناهم انهن کي به غرق ڪيوسي. هڪڙي رسول جو انڪار سڀني رسولن جو انڪار آهي. ڄڻ اها ساري رسولن جي ذات جي منڪر ٿي انهن جي پروگرام جي. جعلناهم للناس آية انهن کي به ماڻهن جي لاء عبرت بڻائي ڇڏيوسي. واعتدنا للظالمين عذابا اليما انهن ظالمن جي لاء عذاب دردناڪ عاد، ثمود، اصحاب الرس انهن سان به اهي حال ٿيا. هو کوهه وارا ماڻهو هيا انهن کي به الله تبارڪ تعاليٰ سخت پاداش ۾ ختم ڪيو انهم قوم اهلڪ الله بتڪذيب من الرسل رب تبارڪ وتعالي انهن کي ختم ڪري ڇڏيو اهي سڀ واقعات ايڏا بيان ٿيل آهن جن جي حد نه آهي اهي آهن تذڪير بأيام الله قرآن پاڪ ۾ مضمون اچن ٿا ٻن ٽن قسمن جا هڪڙو آهي تذڪير بآلاء الله، الله جي نعمتن جو بيان رب توهان تي هي نعمتون ڪيون، هيئن پيدا ڪيئين، هيئن غذائون خوراڪون ڏنيئي، هيئن توهان کي خوش رکيئين. اهو تذڪير بآلاء الله، الله جي نعمتن جو بيان. ٻيو آهي تذڪير بأيام الله، الله جا ڏينهن جيڪي قومن تي گذريا آهن انهن جا بيان. معنيٰ قومن بي فرماني ڪئي انهن جي مٿان هلاڪت آئي.

ولقد اتوا علي قريت التي امطرت عليها مطر السوء الله تعالي فرمائي ٿو اهي مڪي جا مشرڪ اهي ياد نٿا ڪن پنهنجي ان رستي کي جڏهن شام جي پاسي ڏي ويندا آهن ته اذرعات جي علاقي کان جڏهن لنگهندا آهن اچي اهو لوط عليه السلام جون بستيون آهن جيڪي اونڌا ٿيل ڳوٺ اتان جڏهن لنگهندا آهن ته چوندا آهن ته فلاڻي بستين کان اسان لنگهياسي فلاڻي وقت ۾ مڪي وارا شام وارا سفر ۾ گذر ڪندا آهن لوط عليه السلام نبي جي ڳوٺن کان جتي کنڊرات پيل آهن زمين غير آباد آهي

۽ هنن جي رستي چڱي اختيار جي ڪا نشاني نظر نٿي اچي. ماڻهو جي نه مڃڻ جون صورتون هونديون آهن ٻه. هڪڙو رڳو نه مڃيندڙ هوندو آهي، اهو مڃڻ کي ويجهو آهي. پر نه مڃڻ ڪيئن ته چپ ڪري ٻڌي هليو وڃي، ان به نه مڃيو. ٻيو هڪڙو شخص آهي جو انڪار ڪندو آهي، چوندو آهي ته اسان هن ڳالهه کي نه مڃنداسين، اهو ڪجهه پري ٿيو. ٽيون اهڙو شخص آهي جو ٻڌڻ سان اٿي ۽ پوء بي ادبي ڪري.

جبرائيل پيو اچي، وحي الاهي آ، اهي پيغام اسان کي پيو پنهنجا ٻڌائي، اسان به وسهي وياسي ڪاٿئين پر بچاء ٿي ويو، هاڻي سياڻا ٿي سمجهي پنهنجي شرڪ ۽ ڪفر تي مضبوط بيٺا آهيون، نه ته ڪڏهوڪو ڪم لاهي ڇڏي ها. اهو اهي شخص به الله فرمائي ٿو، هاڻي انهن ماڻهن کي ڪهڙي هدايت ٿيندي؟ ۽ اها هدايت انهن کي ٿئي انهي ڪري نه ٿي جو خدا جو هنن کي خوف ڪونهي.

انهن جو معبود محض نفس جي خواهش آهي. نفس چوندن هيڏي وڃ ته اوڏانهن چي هيڏي ته هوڏي. بس پنهنجي خواهش جي مطابق ڪا ڳالهه ٻڌندا قبول ڪندا. خواهش جي خلاف ڳالهه هوندي ان کي رد ڪندا. سٺو پٿر نظر آيو ان کي پوڄي بيهي رهندا. ۽ ڪي خاصيون پٿريون هونديون ميڙي انهن جي مٿان ٻڪري ڏهيون کڻي ان کي سجدو ڪندا. هي حالت هئي هنن جي جيئن ڀئي به الاهه بڻجي ويو. سو رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته انهن پنهنجي نفس جي خواهش کي خدا بڻايو آهي افانت تڪون عليه وڪيلا ڇا پوء تون انهن جو ٿيندين ذمي بردار انهن جو ڪم ٺاهيندڙ تون ٿيندين نه به اهي نه آهن ڪم جهڙا ڪونهن کي انهن جي وڪالت ڪرڻي به ڪانهي توهان کي ام تحسب ان اڪثرهم يسمعون تون ڀائين ٿو ته اهي تنهنجو ٻڌن ٿا او يعقلون يا ڪجهه عقل ٿا ڪن ان هم الا ڪالانعام اهي ته نه آهن مگر جهڙا جانور